جو آء نشان ڪو ڪونه ٿو ڏي. ما علمت لڪم من اله غيري، مون کان سواء ڪو ٻيو خدا آهي ڪونه. پر يار جي چئي ٿو ايڏاهن به خدا آهي ته پوء همت ڪيو اسان ڏسون ٿا ايڏاهن ڪهڙو آهي خدا اهو. يا جاچ ڪري وٺبي. ڪذالڪ زين لفرعون سوء عمله، اهڙي طرح سينگارجي آيو هوس فرعون کي سندس بڇڙو ڪم. اهو خراب ڪم هن کي سينگارجي آيو صد عن السبيل الله جي هدايت واري رستي کان روڪجي ويو وما ڪيد فرعون الا في تباب نه هيو اهو مڪر فرعون جو مگر هلاڪت ۾ تباهه ٿيڻ جي لاء هيو جو اها فرعون ساري جيڪا پاليسي ڪئي پنهنجي تباهي جي لاء سامان ٺاهيائين ٻيو ته ڪجهه نه هيو جو هر هر چئي پيو ته آسمان ۾ عمارت ٺاهيان

بي خبريء ۾ به مطلب ته خدا سان شرڪ نه ٿيندو. خبر ۾ ته هوء شخص شريڪ ڪونهي. وانا ادعوڪم الي العزيز الغفار مان تهان کي الله غفار جي پاسي ڏي سڏيان ٿو جيڪو زبردست آهي. لاجرم، ضرور، انما تدعونني، توهان مون کي سڏيو ٿا، اليه، انهيء ڏي، ليس له دعوة في الدنيا، اهڙين شين ڏي توهان مون کي سڏيو ٿا جن جي دنيا ۾ ڪا دعوت ڪانهي ڪو هڪڙو به سڏيندڙ ڪونهي نه ڪي آخرت ۾ انهن جي ڪا سڏ سڏ پڪار آهي. الله الله سان گڏ ڪير شريڪ آهي؟ رب کان سواء ته ٻيو آهي ئي ڪونه.

باهه منجهان ڪو حصو توهان لاهيندؤ، اسان توهان جا هياسين تابعدار، سو مهرباني ڪري ڪجهه ڪا بچاء ڪريو اسان جو، هتي جو اسان دنيا جي جهان ۾ توهان سان هياسين اسان ٻڌل، هاڻي مهرباني ڪا ڪريو اسان سان.

ساڳي طرح سان پوء وري چوندا ملائڪن کي ته سائين ڀلا تهان الله جي درگاهه ۾ ڪو عرض ڪريو ته ڪو هڪ اڌ ڏينهن اسان تان عذاب لهي ڪا موڪل موڪل ته ڀلا عذاب کان ملي جواب ۾ هنن کي اها ڳالهه ظاهر آهي ته هنن ڪفر کي هڪڙو ڏينهن موڪل نه ڏني بي ديني کي هڪڙو ڏينهن موڪل نه ڏني بد اخلاقي کي هڪڙو ڏينهن موڪل نه ڏني هاڻي الله تعاليٰ عذاب کي ڪيئن هنن جي لاء هڪڙو ڏينهن موڪل ڏئي ان جو جواب آهي نه اهو موڪل نه ٿيندي قال الذين استڪبروا انا ڪل فيها قالوا اولم تڪ تاتيڪم رسلڪم جواب ۾ چوندا هنن کي ملائڪ ته تهان رسول ڪون آيا ها معجزات کي کڻي کليا نشان چٽا پڌرا حڪم الله جا قالوا بلي ها قالوا فادعوا پوء تهان پاڻ هاڻي رڙيون ڪيو اسان ڪون چونداسين تهان جو رسول آيا نه اچن ها ته پوء تهان جي اسان سفارش ڪريون ها هاڻي پنهنجو پاڻ به حساب ڪرو ها پوء ڪندا رڙيون

جيڪا الله تبارڪ و تعاليٰ هدايت واري ڪئي آهي انهن جو بيان آهي ۽ ظالم انهن جي مقابلي ۾ شڪست کاڌل هوندا انا لننصر رسلنا اسان رسولن کي مدد ڪئي آهي والذين آمنوا في الحياة الدنيا دنيا جي جهان ۾ جن ايمان آندو انهن جي به اسان مدد ڪئي آهي ويوم يقوم الاشهاد جنهن ڏينهن شاهد کڙا ٿيندا ان ڏينهن سڀني جي اسان اها مدد انهن جي مدد ڪنداسين يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ظالمن کي سندن سندن عذر ۽ بهانو

وسبح بحمد ربک ۽ تسبيح پڙهه پنهنجي رب جي لاء بالعشي شام جو والابڪار ۽ صبح جو مطلب ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته توهان پنهنجي رب کي هميشه راضي ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو ۽ الله جي طرف متوجه ٿيو جو رب تعاليٰ توهان کي سمجه ڏني آهي مغز ڏنو آهي سمجهدار ماڻهو جي لاء اها ڪوشش آهي ته پنهنجي رب کي راضي ڪري هر حالت ۾ ان الذين يجادلون في آيات الله جيڪي الله جي آيتن ۾ جهيڙو ڪن ٿا بغير سلطان ڪو دليل ڪونهي ڪيترا ماڻهو ايندا آهن مسلمان اڳي هوندا ها ڪافر جيڪي قرآن شريف تي اعتراض ڪندا ها افسوس هاڻي آهي ته مسلمان ايڏو جاهل ٿي ويو آهي جو آيتون کڻي اچي ڪنهن رستي تي ڪنهن ملا کي ڏسي ڪنهن مولانا کي ڏسي پوء چوندو ته هي هي اعتراض آهن منهنجا قرآن تي حالانڪه شرم اچڻ گهرجي ها جو اهو ماڻهو جيڪو وڪيل آهي قرآن جو سو وڪيل تي اعتراض ڪري قرآن تي

ولڪن اڪثر الناس لا يؤمنون پر ڪيترا ماڻهو ايمان ڪونه ٿا آڻين قال ربڪم رب فرمايو ادعوني استجب لڪم مون کان توهان دعا گهريو ته مان توهان جي قبول ڪريان ان الذين يستڪبرون عن عبادتي جيڪي منهنجي عبادت جو انڪار ٿا ڪن سيدخلون جهنم داخرين قانون الله تعاليٰ ٿو ٻڌائي جيڪي مون کي سڏيندا انهن کي جيءُ ڪندس جيڪي تڪبر ڪندا جهنم ۾ هڻندس قانون فيصل

ورزقڪم من الطيبات سٺيون شيون رزق ڏنائين اها به عام نعمت آ ڪافر به سٺي شيء ٿو کائي مومن به سٺي شيء ٿو کائي گندي شيء ڪير کائيندو آهي ڪنو گوشت ڪيڙن هڻو گوشت پليد شيء شيء گند ۾ نالي ۾ پيل طيبات جي معني آهي ته حلال هجي نه هجي طيبات آهي ضرور اها معني آهي ذالڪم الله ربڪم اهو فتبارڪ الله رب العالمين

الله برڪت وارو آهي جهانن جو پاليندڙ آهي هو الحي لا اله الا هو اهو الله تعاليٰ آهي جو ان کان سواء ٻيو بادشاهه ڪونهي بندگي جي لاء فادعوه ان کي توهان سڄو پڪاريو مخلصين له الدين ان جي دين جا مخلص ٿي بندگي جي لاء مخلص بڻجي الحمد لله رب العالمين الله تعاليٰ جي سڀ خوبيون آهن پروردگار جهانن جو قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله نبي تو چوي ته مون کي منع ٿيل آهي ته الله کان سواء جنهن جي جنهن کي به توهان سڏ ٿا ڪريو مان ان کي سڏ ڪريان ائين ڪونه ٿيندو رب تبارڪ و تعاليٰ کان سواء ٻئي ڪنهن کي سڏ ناهي ڪرڻو. هڪڙو مالڪ آهي جنهن جي عبادت ڪرڻي آهي جنهن کي سڏڻو آهي. لما جاءني البينات جڏهن مون وٽ بينات آيا منهنجي رب جا امرت ان اسلم مون کي حڪم ٿيل آهي ته مان پنهنجي رب جي آڏو جهڪي پوان اجتماعي قانون اهو آهي جيڪڏهن ائين توهان به ڪندؤ ته فائدو ٿيندو ۽ جيڪڏهن توهان اهو ڪم اختيار نه ڪندؤ ته پوء توهان وڏي نقصان ۾ پئجي ويندؤ اهو سخت نقصان آهي جيڪو توهان کي پوء لوڙڻو پوندو انهي نقصان ۾ هتي الله تبارڪ وتعاليٰ اجتماعيت جيڪا انسان جي ٺهي آهي ان جو دستور ٿو ٻڌائي ته ڏسو ڪهڙي طرح سان اسان ماڻهن کي پيدا ڪيو آهي ڪيئن ان کي ٺاهي تيار ڪيو آهي هو الذي خلقڪم من تراب توهان کي مٽي مان پيدا ڪيائين، پوء نطفي مان پيدا ڪيائين، پوء رت جي ٽڪري منجهان، پوء توهان کي ٻار ڪري ڪڍيائين، جيئن توهان پهچو پنهنجي جواني کي، پوء ٿي وڃو ڪراڙا. هڪڙا اهڙا آهن جيڪي وفات ڪن هن کان اڳي ئي، ڪي اهڙا آهن جيڪي وقت مقرر تي پهچن، لعلڪم تعقلون ته جيئن توهان عقل ڪريو، اتان سمجهو ته ڪيئن خدا تبارڪ وتعاليٰ توهان جي مٿان احسان ڪيا آهن. هڪ جهڙا هميشه هجو ها نه چئو ها ته سڀئي هڪ جهڙا آهن، ڪي گهٽ ڪي وڌ ڪي اڳي پوء، چئبو ته قادر جي ڪا قدرت آهي جيڪا توهان جي وچ ۾

جيڪو ڪن فيڪون جو مالڪ آهي، انهي الله تبارڪ و تعاليٰ جي دعوت توهان کي ڏجي ٿي، انهي رب تبارڪ و تعاليٰ جي حڪم ڏي توهان کي سڏجي ٿو. الم تر الي الذين يجادلون في آيات الله ڪيترا اهڙا ماڻهو آهن جيڪي الله جي آيتن ۾ جهڳڙو ٿا ڪن، ڪاڏي ويندا ڀلا؟ ٻيو ڪير ٿو ڪو دليل ۽ حجت پيش ڪري؟ دنيا جي اندر جيڪڏهن تحقيق جي بنياد تي ڪو شخص هلي ٿو ته ڪنهن کي ڪهڙي تحقيق آهي خدا جي قرآن کان وڌيڪ؟ هاڻي معتبر ٿيا آهن جي قرآن جي مقابلي ۾.

هي حالت آهي ثم في النار يسجرون پوء باهه جي اندر هن کي وري اڇليو ويندو ٻاريو ويندو ثم قيل لهم پوء هن کي چيو ويندو اين ما ڪنتم تشرڪون اي توهان جيڪي شريڪ ڪندا هئو اڳي توهان پنهنجي مرضي تي هن جي بلبوتي تي هلندا هيو من دون الله الله کان سواء قالوا ضلوا عنا سائين ڀڄي ويا اسان کان بل لم نڪن ندعو من قبل پر وري ڪوڙ هڻندا چوندا سائين اسان ڪنهن کي سڏيو ڪونه اسان توکي سڏيندا هئاسين ڪذالڪ يضل الله الڪافرين اهڙي طرح گمراهه ڪندو ڪافرن کي جو ڪڏهن هڪڙي ڳالهه ڪڏهن ٻي ڳالهه خدا جي آڏو بيٺا ڪوڙ هڻن

توهان کي ڪي قصا ٻڌاياسين ڪي نه ٻڌاياسين الله فرمائي ٿو ما ڪان لرسول ان ياتي بآية ڪنهن رسول جي لاء اهو مقدور ڪونهي جو ڪا آيت آڻي الا باذن الله جي مرضي کان سواء هو حڪم پيش ڪونه ڪندو آهي فاذا جاء امر الله جڏهن الله جو فيصلو ايندو بالحق خسر هنالڪ المبطلون پوء اتي ڪوڙا ناڪام ٿيندا ويندا ختم ٿي الله الذي جعل لڪم الانعام اهو الله تعاليٰ جنهن توهان جي لاء جانور بڻايا ڏسو ان تي توهان سواري ڪيو منها تاڪلون ڪجهه توهان کائو پيو ٿا ان ۾

هاڻي انهن جي پشيمانيء ۽ انهن جو اهو مايوس هجڻ ڪهڙي ڪم جو آهي، جيڪو وقت هيو پشيمانيء جو ان ۾ پشيماني نه ڪيون، وقت هيو توبهه جو توبهه نه ڪيون، هاڻي حساب جو وقت آهي، عذاب جو وقت آهي. الله تعاليٰ اسان کي توهان کي بچائي محفوظ رکي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمين. اهو مشهور نالو ٻيو هن جو غير مشهور نالو به آهي فصلت سوره فصلت هن ۾ الله تعالي قريش جي هدايت وارن شخصن جي ڪاميابي جو ۽ ان قوم ۾ جن سمجهڻ کي پٺي ڏني انهن جي متعلق بيان آهي پوء اڳتي هلي هڪڙو مضمون ٿو اچي آسمان جي ڦاٽڻ جو مطلب هي آهي ته ان ۾ توهان کي پوري طرح خبر پوندي. ملائڪن جو فضا مان هيٺ لهي اچڻ آسمان منجهان اهو آسمان جو ڦاٽڻ آهي ۽ الله تعاليٰ جي مدد ملائڪ قريش تي، صحابه ڪرام تي، حضور انور صلي الله عليه وسلم تي لٿي، ملائڪن جي مدد، اهو ڄڻ الله جي طرفان حڪم رب جو آيو جنهن ۾ فتح پيدا ٿي. هو شخص هميشه چوندا هئا ته اسان کي ڪو آسمان منجهان ٽڪرو ڪري ته پوء خبر پئي، سو ٽڪرو ڪرندو ته پوء فتح ٿيندي يا ٽڪرو ڪرندو ته تباهي ٿيندي. ٻيائين هي آسمان جو ٽڪرو ڪري پئي اها ته تباهي آهي ڇو ته آسمان جو پاش پاش ٿيڻ اهو قيامت ۾ ٿيندو آسمان ڦاٽي پوي ۽ اتان ملائڪ لهي اچن هيٺ اهو فتح جي نشاني آهي. اهڙي قوم جي لاء جيڪي الله جي قانون کي مڃين ٿا، جيڪي نٿا مڃين انهن جي لاء هلاڪت آهي. الله تعاليٰ فرمايو تنزيل من الرحمان الله جي طرفان آهي نازل ڪرڻ جو ٻاجهارو مهربان آهي ڪتاب يعني وڏو ڪتاب آهي فصلت جدا جدا ڪيو ويو تفصيل ڪيو ويو انهي جو معاني مختلفه کي آڻڻ جي لاء تفصيل، لقوم يعلمون، اهڙي قوم جي لاء جيڪي انهي کي ڄاڻن. رب تبارڪ وتعاليٰ قرآن پاڪ کي عربيء ۾ نازل ڪيو رعايت هئي قوم جي ۽ وري قوم به خاص قريش جي فرمائن ٿا انزل القرآن علي لسان قريش قرآن نازل ٿيو آهي قريش جي زبان تي. ان کان پوء ٿيون هن ٻيون ٻوليون، نه ته پهرين پهرين رعايت انهيء قوم جي ڪئي وئي، جنهن قوم جي خاندان منجهان نبي هيو، انهيء زبان جي رعايت ڪئي وئي، جنهن قوم ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ پنهنجو پروگرام لاٿو. اها پهرين قوم قريش جي آهي، جيڪي مخاطب اولين آهن.

مطلب هي هيو ته عربي زبان ۾ آندو ويو ته جي مخاطبين کي مادري زبان سان قرآن مجيد جي سمجهڻ جي قوت هجي ته پوء اهي ٻين کي پوري طرح سمجهائي سگهندا پوء ائين ٿيو سواء انهن چند ماڻهن جي جيڪي جاهل نه سمجهه هيا نعمت عظميٰ کان اهي محروم رهيا انهن تي هلاڪت آئي دنيا جي به آخرت جي به نه ته قرآن پاڪ جا حاملين انهن بيشڪ قرآن جي خدمت ڪئي اهي قريش ئي هيا حتيٰ ڪي انهن جي ايڏي رعايت ٿي فرمائن ٿا الائمة من قريش امام قريش منجهان هوندا خلافت راشده ۾ جيڪي شخص آيا اهي هيا هنن چيو منا امير ومنڪم امير هڪڙو امير توهان جو هوندو، ٻيو اسان جو هوندو. حضرت سعد بن عباده اچي ويٺو. سقيفه بني ساعده ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جي وفات واري ڏينهن پوء اتي سيدنا ابوبڪر صديق حضرت عمر فاروق ويا. هنن اها ڳالهه پيش ڪئي. گڏيل حڪومت هوندي. صدارت نه هوندي. پوء حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه فرمايو الائمة من قريش اها حديث شريف نبي سائين جن بيان فرمائي آهي توهان منجهان چند ماڻهن کي خبر آهي ڪيترن ٻڌايو فرمايو ته پوء امام قريش مون ٿيندو هتي فيصلو ختم مان توهان کي هدايت ٿو ڪريان ته توهان جي لائق خلافت جي هتي هن مجلس جي اندر هاڻي موجود اشخاص ۾ هي عمر اٿو هن سان بيعت ڪريو جو لائق آهي خلافت جي عمر فاروق تڪڙو اٿي چيائين ته نبي سائين جن فرمايو آهي ته جاته ابو بڪر صديق هجي اتي ٻيو ماڻهو اڳواڻ هجي ۽ ان کي ماڻهو پيشوا پنهنجو سمجهي اها ناهي صحيح تنهن ڪري ابو بڪر مان تنهنجي بيعت ٿو ڪريان

ته جيڪا جماعت انقلاب آڻيندي آ اهي ئي ميمبر حڪومت هلائي سگهندا آهن يڪي بعد ديگري ٻين ماڻهن کي جيڪڏهن حڪومت ايندي ته اهي اهڙو حال ڪندا جهڙو پاڪستان جو ٿيو آهي برو حال جيڪا تحريڪ هئي آزادي جي اها هڪڙي تاريخ آ پوء تاريخ ڪنهن جي تعريف بڻجي ڪنهن جي گلا بڻجي ان سان اسان جو واسطو ڪونهي هندستان ۽ پاڪستان اهي ٻه ٽڪرا ٿيا. اهو حقيقت ۾ هيو نهرو جي غلطين جو نتيجو. مولانا ابوالڪلام آزاد لکيو آهي. ان جي غلطي هئي. تڏهن ائين ٿيو. اهو غلطي نه ڪري ها ته تقسيم نه ٿئي ها. بهرحال ملڪ تقسيم ٿي ويو. ان کان بعد انهن ماڻهن ئي هندستان ۾ ڪيترو وقت حڪومت هلائي. جڏهن هندستان جي تقسيم کان بعد نازڪ حالت هئي. غلامي منجهان آزاد ٿي پنهنجي پيرن تي بيهڻ تمام مشڪل هوندو آهي اهي جيڪي انقلاب آڻيندڙ ماڻهو تحريڪ جا ماڻهو هيا انهن اتي صدارت ڪئي هن اسانجي ملڪ ۾ تحريڪ جو انهن سان مدد ڪئي بهرحال نالو اهو ٿيو ته پاڪستان تقسيم ڪيو ويو جناح جي جناح ورتو پر ائين ناهي هندستان آزاد ٿيو ٻه ٽڪرا ملڪ کي ڪرائي ڪمزور انهي جناح بڻايو اهو سر تي سهرو هن کي آهي ان کان بعد به ڪيترن حيلن کان پوء هن اهڙي ڪا صورت پي قبول نه ڪئي جيڪا قوت واري هجي جڏهن ڏٺائين ته هاڻي قتل غارت ٿيندو ۽ ڪجهه آثار نظر آيا ڀڳو مولانا ابوالڪلام آزاد ڏي چيئي ته هاڻي ڇا ڪجي هاڻي ته ملڪ تقسيم ٿي ويو چيئي ته پوء تو غلطي ڪئي چيئي ڀلا هاڻي ڪو تدارڪ ڪريو چيئي تدارڪ ڪيئي ته فوج کي تقسيم نه ڪرايو قوت عسڪري واحد هوندي

انهيء ۾ ماڻهو طاقت کي ڏسي پوء ڪيترا مسلمان ٿيا ۽ مسلمانن کان فائدي حاصل ڪرڻ جي لاء انهن اسلام آندو، اسلام ظاهر ڪيو، حالانڪه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا منافقي اتي پيدا ٿي مدينه منوري جي مسلمانن ۾ تنهن ڪري هي اهي ماڻهو هئا ۽ الله تعاليٰ خلافت ڏني به انهن ماڻهن کي جيڪي سون ڪندن وانگر صاف ٿيل هيا. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته قرآن بشير نذير آهي مومنن جي لاء بشير آهي جيڪي هن تي عمل ڪن نذير آهي جيڪي هن جي برخلاف هلن پوء ٿيو ائين مڪي جي مشرڪان لاء وڏي ۾ وڏو خوف ۽ وڏي ۾ وڏي هڪڙي مصيبت آ آندي وئي فاعرض اڪثرهم لا يسمعون پوء ڪيترن انڪار ڪيو نه ٻڌائون معنيٰ جيڪڏهن ٻڌي نفعو حاصل ڪن ها سماع الانتفاع نفعي جو سماع هنن کي نه ٿيو. ائين ته هن قرآن ٻڌندا آهن. جيڪڏهن هروڀرو هنن کي مجبور ڪبو چوندا قلوبنا في اڪنة اسان جون دليون غلاف ۾ اچي ويون آهن، پردي ۾. جيڪا شيء لفافي ۾ اندر هجي پوء انهيء ۾ اکر نه ٿو وجهي سگهجي يا مثال کجيء جي سپيء ۾ اندر ٻور هجي پوء انهيء تي جيڪڏهن ڪو مادو چاڙهجي ته ان تي هرگز نه چڙهندو، نر ور ڏجي ته سيپيء ۾ اندر ڪيئن نر اچي سگهندو؟ مطلب اهو ٿيو ته توهان جي تعليم اسان جي قلوب کي، جيڪي سپين ۾ بند هن، ڪو به خارجي تاثير قبول نه ڪندي. مما تدعونا اليه، جنهن ڏي اسان توهان، اسان کي توهان سڏيو ٿا. وفي آذاننا وقر، اسان جي ڪنن ۾ بار آهي. من بيننا وبينڪ حجاب، تنهنجي اسان جي وچ ۾ هڪڙو حجاب پيل آهي، پردو هڪڙو اچي چڪو آهي وڏو. اهو ڪهڙو پردو آهي؟ اهو پردو رب تبارڪ و تعاليٰ جي طرفان پيل هو هنن جي وچ ۾ جيڪو قبول دعوت جي درميان حجاب هيو. فاعمل، تون پنهنجي دين تي عمل ڪر، اننا عاملون، اسان تنهنجي دين کي باطل ڪرڻ جو عمل ڪنداسين، تون پنهنجو ٺاهه ته اسان ڊهرائينداسين، اسان تنهنجي دين تي ڪيئن عمل ڪنداسون؟ پنهنجي دين تي به عمل ڪنداسون، تنهنجي دين کي به باطل ٺهرائڻ جو ڪم ڪنداسون. فاعمل، تون به عمل ڪر اننا عاملون ڇو ته هنن کي ته دين هيو ڪونه بي دين هيا اهو هيو حال ڪفار جو دشمني عداوت ۾ ڪين گهٽائڻ قل انما انا بشر مثلڪم فرمايائون تون هنن کي چئي ٻڌاء قل تون هن به هن کي چئي انما انا بشر مثلڪم انسان آهيان توهان اهڙي ڪا خاص ڳالهه ڪانهي جيڪا اعتراض جوڳي هجي، ملڪ ناهيان يا ڪا ٻي جنس ناهيان، توهان جي قوم جو، توهان جي ڳوٺ جو، توهان جو عزيز رشتيدار آهيان، انسان توهان وانگر آهيان، اهڙي ڪا نئين ڳالهه پيش ڪريان جيڪا توهان کي شڪ شبهي جهڙي هجي، سا ته ڪانهي ڪا، يوحيٰ اليّ مون ڏي حڪم لٿل آهي، بس اهو ٿو توهان کي ٻڌايان، مشڪلات توهان جا آسان ٿيل آهن. ڇو ته مان انسان آهيان. ملڪ هجي ها توهان جي لاء مشڪل ٿئي ها، ٻيء قوم جو ماڻهو هجي ها توهان جي لاء مشڪل ٿئي ها، زبان ٻيء جو هجي ها، ڪتاب ٻيء زبان ۾ هجي ها توهان جي لاء مشڪل ٿئي ها. الله تعاليٰ توهان کي اول کان آخر تائين آساني ڪري ڏني. قرآن عربي ۾ قريش جي زبان ۾ توهان جي هڪڙي فرد تي وحي الله تعاليٰ ڪيو. توهان ان کي نٿا تسليم ڪريو ڇا آهي ڳالهه هڪڙي انما الهڪم اله واحد ته الله هڪڙو حاڪم آهي بندگي جي لاء فاستقيموا پوء توهان انهي تي متوجه ٿيو واستغفروه ايمان آڻيو توبه ڪريو گناهه بخشرايو ويل للمشرڪين جيڪي شرڪ ڪرڻ وارا آهن تن جي لاء خرابي آهي ان جي لاء رب تعاليٰ مٿي بيان فرمايو

هڪڙي تسليم شده ڳالهه هئي ته انهن کان ڀلو ڪير ٿيندو؟ اهو ڄڻ فيصلو هو. تنهنڪري سوال جي معنيٰ صرف ڀلائي ٻڌائڻي هئي، نبي سائين کان ان جو جواب نه هو وٺڻو، فتويٰ ڏيڻي هئي. وتضلل آباءنا، تون اسان جي ابي ڏاڏي کي گمراهه ٿو چوين. هنن انهن الهن کي ڪونه ڳالهايو ته ڪو اهي ڪوڙا آهن، بيڪار آهن. آء اهي توهان جو ڍڳو صلح آء رڳو انهن ته ڪونه چيو تون تنهنجي معنيٰ تون سڀ گمراهه وتسفه احلامنا اسان جي ابي ڏاڏي کي تون گمراهه ٿو ڪوٺين ۽ اسان کي پاڳل ٿو چوين وتذم ديننا اسان جي دين کي تون شڪايت ٿو ڪرين اهو اچي هن ات به ڳالهايو نبي فان ڪنت انما تريد رياست ٻڌو راجي توکي هاڻي کپي ٿي وڏيرپ عقدنا اليک الويتنا پوء تنهنجي مٿان جهنڊا اسان تيار ڪنداسين جاڏي وڃين تاڏي جهنڊا چونداسين هي اسانجو بادشاهه کپئي بادشاهي ڏيون توکي بادشاهي فڪنت رئيسنا ما بقيت جيستائين تون جيئرو اسانجو رئيس بڻج ٻيو بتن کي نه ڳالهائي توکي حڪومت کپي ته توکي حاڪم بڻايون امارت کپي توکي امير بڻايون وان ڪنت تريد الباءة زوجناڪ جيڪڏهن توکي شادي جو خيال آ ته شادي ڪرايون عشر نساء من اي بنات قريش شئت جهڙي رن توکي قريش جي کپي توکي شادي ڪرائي ڏهه ڏهن چوين ته ڏهه توکي شادي ڪرائي فرسٽ ڪلاس جا وان ڪنت تريد المال جمعنا لک ما تستغني به انت و عقبڪ هيترو توکي مال ڏيون جو مال گهرجي تون ته کائين پر تنهنجي پيڙهيون به کائن عقبڪ پويان به تنهنجا کائن مال کپي ته مال زال کپي ته زال حڪومت کپي ته وڏيرپ

جعل فيها رواسي ان زمين ۾ ڀاري پهاڙ ٺوڪيائين من فوقها مٿان بارڪ فيها ۽ ان ۾ برڪت ڪيائين قدر فيها ان ۾ مقدر ڪيائين اقواتها خوراڪون في اربعة ايام چئن ڏينهن ۾ سواء للسائلين برابر پڇڻ وارن جي لاء پورا چار ڏينهن ائين الله تعالي انتظام ڪيو ڪائنات جو سڀ ڪم چئن ڏينهن ۾ پورو ٿيو ٻه ڏينهن زمين جي پيدا ڪرڻ ۾ ۽ ٻه ڏينهن ان جي متعلقات جي بندوبست ۾ پڇڻ ڳڇڻ جي ڪا ڳالهه ئي ڪانهي جيڪڏهن ڪو پڇي ته ايترو سمجهايو شاهه صاحب لکن ٿا پڇڻ وارن جو جواب پورو آهي يعني انهن ڏينهن منجهان مراد ظاهر ۽ معروف هي ڏينهن نه آهن پر جيڪو جو پڇا ڪري تنهن کي اهو جواب ڏئي ڇڏجي ته هو جيئن ان ڳالهه کي سمجهن ڇاڪاڻ ته زمين ۽ سج وغيره اهي سڀ ڳالهيون ان جي پيدائش کان اڳ ۾ هيون تنهن ڪري لامحاله اهو مقدار وٺبو مطلب هي آهي ته الله تبارڪ وتعاليٰ ايترو مقدار انهن ۾ لڳايو انتظام ڪرڻ ۾ جو آهستي آهستي هي شيون وجود ۾ ظهور ۾ اينديون ويون. وجود ته ڪن فيڪون سان ٿيو باقي ظهور اثرات جو آهستي آهستي ٿيو جهڙي طرح سلو ڦٽندو آهي الله تعاليٰ ڪن فيڪون ڪري ڇڏيو آهي اهو موجود آهي کوکڙي ۾ به موجود آهي پر نڪرڻ ۾ هن کي وقت ٿا لڳن ائين الله تعاليٰ ڪائنات کي به پنهنجي قدرت ۾ وجود ڏئي آهستي آهستي هنن کي انتظام ۾ آندو اها الله تعاليٰ جي

اهي سڀ شيون رب تعاليٰ قدرت سان بڻايون. فقضاهن سبع سماوات پوء الله تعاليٰ پورو ڪيو انهن کي ست آسمان ڪري. هاڻي اهو حضور رحمت الله صلي الله عليه وسلم عتبه کي اهي ڳالهيون ٻڌائيندا ٿا وڃن. هو سمجهندو ٿو وڃي رب آهي. واوحيٰ في ڪل سماء امرها ۽ لاٿو الله تعاليٰ هر آسمان ۾ حڪم. انهن سڀني جو جيڪو حڪم هيو جهڙي طرح جو هيو اهو لاهي هنن کي سڌو ڪيئي. اهو رب تبارڪ وتعاليٰ جو هڪڙو انهن جي متعلق هڪڙو فطري دستور هو جيڪو الله تعاليٰ تيار ڪري ٺاهيو. شافعي صاحب کان نقل ٿيل آهي، ڪلام بعضن چيو ته ڪعب احبار جو آهي، بعضن چيو حضرت ابو هريره کان روايت آهي، ان ۾ اهو آهي ته ثم استويٰ الي السماء فسواهن سبع سماوات. ست آسمان، زمينون، انهن جي پيدائش الله تعاليٰ ڪئي. ٻن آس، ٻن ڏينهن ۾ آسمان، ٻن ڏينهن ۾ زمينون، ٻن ڏينهن ۾ انهن جا انتظام رب تبارڪ وتعاليٰ ٺاهي پورا ڪيا. اهو الله تعاليٰ جي قدرت جو هڪڙو شان هو. وزينا السماء الدنيا ۽ زينت ڏنيسين دنيا جي آسمان کي بمصابيح، چراغن سان. دنيا جو آسمان اسان سينگاريوسين ستارن سان. معنيٰ اهي توهان کي سڀ آسمانِ دنيا جي ۾ ڏسڻ ۾ اچن ٿا. حفظاً حفظاً يا حفاظت محفوظ آ ذلڪ تقدير العزيز العليم اهو آهي انداز تقدير عزيز عليم جي زبردست جيڪو الله تعاليٰ خبردار آهي جو سارو انداز انهيء جي قدرت جو آهي جيڪو انهيء مالڪ سائين بڻايو آهي ڏسڻ ۾ ائين به معلوم ٿيو سڀ ستارا آسمان ۾ جڙيل آهن رات کي رب تبارڪ وتعاليٰ هن قدرتي چراغن سان آسمان ۾ پر رونق بڻائي عجيب قسم جو ڪري ڇڏيو آهي ڪنهن جي ڪا دسترس ڪانهي جو انهن تي پهچي هي الله تعاليٰ جي هڪڙي قدرت آهي هاڻي اهي ستارا وغيره هيٺ جي فضا ۾ ائين نظر ٿا اچن پيا لهندا اڀرندا جو سمجهه ۾ ٿو اچي ته ڄڻ آسمان ۾ پيا ٿا لهن اڀرن ۽ انهن ۾ پيا ٿا هن کي چيرين فضا کي پيا ٿا چيرين ۽ پنهنجي انهن مدارن تي پيا ٿا هلن ڪل ڪل في فلڪ يسبحون فلڪ چئبو آهي مدار کي سماء چئبو آهي آسمان کي

الله تعاليٰ جي هيڪڙائي مڃو، اسلام تي سر جهڪايو، نه ته عاد ثمود جي قوم وارو توهان تي توهان جو انجام ٿيندو. اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم جڏهن رسول انهن وٽ سامهون آيا من خلفهم ۽ پويان الا تعبدوا الا الله چون پيا ته الله کان سواء ٻئي جي پوڄا نه ڪيو قالوا لو شاء ربنا جيڪڏهن الله گهري ها لانزل ملائڪة ته اسان جي هدايت لاء ملائڪن کي نازل ڪري ها هينئر اسان ڇا جي لاء توهان جو چوڻ رکنداسين فانا بما ارسلتم به ڪافرون توهان کي جيڪي ڏنو ويو آهي ان جا اسان انڪار ڪندڙ آهيون انهن رسولن جو هنن انڪار ڪيو هو باقي عاد وارا فاستڪبروا انهن غرور ڪيو مغروري ڪئي زمين ۾ بغير الحق ناحق وقالوا من اشد منا قوة چوڻ لڳا ته ڪير آهي اسان کان وڌيڪ ڏاڍو

خواريء جو في الحياة الدنيا، دنيا جي حياتيء ۾، معنيٰ انهن جو غرور ٽوڙڻ جي لاء رب تعاليٰ هڪڙي ڪمزور مخلوق موڪلي، معنيٰ ست ڏينهن ست راتيون ڪو طوفان هليو، بس ماڻهو، وڻ، جايون، مال مويشي ڪنهن کي نه ڇڏيائين، اهو طوفان ايڏو هليو. ولعذاب الاخرة اخزٰي آخرت جو عذاب تمام رسوا ڪندڙ ۽ خوار ڪندڙ آهي وهم لا ينصرون هنن کي ڪا به مدد ڪانه ملي ڪير مدد ڏي سڀئي انهيء مصيبت جي اندر گرفتار ٿي ويا هن کي ڪير مدد ڏي انهيء کي اهڙو حال ٿي پيو اما ثمود، الله تعاليٰ فرمايو، ثمود جي قوم، فهديناهم، پوء انهن کي اسان هدايت موڪليسين، فاستحبوا العميٰ علي الهديٰ، انهن پسند ڪيو گمراهيء کي هدايت تي، عميٰ چئبو آهي انڌاپڻ کي، معنيٰ انهن به نابينائي پسند ڪئي، نجات جو رستو نه گهريائون، اکيون کڻي ان کان پوريائون، الله تعاليٰ انهن جي پسند جي حالت جي مطابق انهن کي ڇڏي ڏنو،

بما ڪانوا يڪسبون سندن ڪئي تي نجينا الذين آمنوا اسان ڇڏاياسين مؤمنن کي ڪانوا يتقون جيڪي اهي ڊڄندا جيڪي تقوا ڪندا انهن مؤمنن کي بچايوسين عجيب ڳالهه آهي ته اهڙي مصيبتن ۾ وري مؤمنن تي ڪو اثر نه پوي ۽ بدي جو رستو جيڪي هلن پيا انهن تي هلاڪت آئي

حتٰي اذا ما جاءوها جڏهن ايندا ما اها زائده آهي حتٰي اذا جاءوها تاڪيد جي لاء آهي جڏهن جو ايندا انهي وٽ شهد عليهم سمعهم ٻڌائيندا انهن جا ڪن انهن کي اکيون انهن کي کلون انهن جون بما ڪانوا يعملون سڀ به شاهد ٿي بيهندا الله پڇندو ته ڏيو احوال توهان کي ڪيو هو هو دنيا جي اندر ڪن چوندا اسان تنزيلي آيات قرآن جا ٻڌا اکيون چونديون اسان خدا جي قدرت جا نشان ڏٺا مگر مڃيو ڪنهين ڪونه انسان جو جيڪو وار وار آهي سو اتي شاهدي مٿس ڏيندو مطلب ته اهو سارو هن جو وجود ۽ هن جا اعضا اهي سڀ هن جي نفس جا دشمن ٿي بيهي رهندا ڇو ته ڏسندا ته اسان سان هن نفس پنهنجي گندين خواهشن ۾ ۽ پنهنجي غلط طريقي ۾ اٿي اڄ پاڻ کي به جهنم ۾ وڌئي اسان کي به ان سان سنگت سان

اکيون توهان جون توهان تي شاهدي ڏين پيون پر نه پيا بچو توهان جون کلون به اهڙي طرح ولڪن ظننتم پر توهان خيال ڪيو هڪڙو ان الله لا يعلم ڪثيرا مما تعملون ته خدا نٿو ڄاڻي جيڪي توهان عمل ٿا ڪريو توهان جو گندو عقيدو هو ته خدا ڄاڻي ئي ڪونه ٿو سو توهان پرپٺ پيا ٿا هن جي بڇڙا ڪم ڪريو ۽ غلطيون ڪريو الله تعاليٰ اهڙو بادشاهه بي پرواهه جو توهان جا سنگتي جيڪي توهان سان گڏ هئا اهي توهان جا شاهد بڻجي ويا حالانڪه خدا کي خبر آهي